SBS Radio ລາວ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີກຳລັງມີຈຸດປະສົງຜ່ອນຜັນກົດໝາຍການຢືມເງິນຢືມຄຳ ໂດຍຫວັງວ່ານີ້ຈະສົ່ງເສີມເສດຖະກິດອົດສະຕຣາລີ ແຕ່ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບການມອງເບິ່ງຄວາມເໝາະ ສົມໃນການທີ່ຜູ້ຢືມເງິນຢືມຄຳຈະມີໜີ້ສິນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍບອກເຕືອນວ່າ ບັດນີ້ມັນສຳຄັນຫຼາຍແທ້ໆ ກວ່າເມື່ອໃດໆ ທີ່ຈະຢືມເງິນຢືມຄຳໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວິກິດໂຄວິດ-19 ລັດຖະບາ ນອົດສະຕຣາລີສະເໜີຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາລີ ກົດໝາຍເພື່ອປະຕິຮູບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົດໝາຍການຢືມເງິນຢືມຄຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢືມເງິນມີຄວາມສາມາດໃຊ້ໜີ້ສິນຄືນໄດ້ Roland Bleyer

and with the watering down of this type of lending practices, we're going to see vulnerable people more exposed, we're going to see their protection taken away, ການເຮັດໃຫ້ລະບົບການຮ້ອງຂໍຢືມເງິນເປັນສິ່ງງ່າຍດາຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ຈະຢືມເງິນ ແລະ ການຍົກຖອນການປົກປ້ອງຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ ອ່ອນແອຕົກເປັນເຫຍື່ອໃນດ້ານການເງິນ ຂໍ້ຜູກມັດການໃຫ້ຢືມເງິນຢືມຄຳຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ລະບົບການເລື້ອຍໆໄປ ສາມາດຮູ້ເຖິງໄພອັນຕະລາຍຂອງຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ແລະ ການລ່ວງລ້ ຳຄອບຄົວ ແຕ່ທ່ານ ໂຣແລນ ເບລເຢີ ເວົ້າວ່າ We always need to protect the most vulnerable people in society. Anything that reduces that protection is a step in the wrong direction. ການຜ່ອນຜັນກົດໝາຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ຢືມເງິນໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອາດໝາຍເຖິງວ່າຜູ້ທີ່ຖືກໄພຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ຖືກລ່ວງລ້ຳ ອາດຈະເປັນຜູ້ມີໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາ ຍ້ ອນທີ່ຜູ້ລ່ວງເກີນພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນເດືອນມີນາປີ 2021 ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໂຈະໄວ້ການໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວການຜ່ອນຄາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການໃຫ້ຢືມເງິນຢືມຄຳນັ້ນ ຈົນກ ວ່າຮອດເດືອນ 5 ສາກົນປີ 2021 ສຳລັບການປຶກສາການເງິນໂດຍມີການເກັບລັບເລື່ອງລາວໄວ້ ໃຫ້ໂທຫາ National Debt Helpline ໂດຍນ້ຳເບີໂທລະສັບ 1800 007